वयं तृतीय अध्यायस्य पञ्चमश्लोकः वा चतुर्थश्लोकः चतुर्थ एकवारं श्लोकं पूर्वतनश्लोकान् वदामः अनन्तरम् आरम्भः श्री तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते
कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरेम केशव नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा

पर्यन्तं वयं पठितवन्तः अग्रिम
अग्रिमश्लोकं वयं पठामः श्लोकं वदामः प्रथमम् अनन्तरं वयं पठामः न कर्मणामनारम्भात् न न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्सनादेव न च सन्न्यस्सनादेव न च सन्न्यस्सनादेव न च सन्न्यस्सनादेव सिद्ध സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി एकवारं पठामः न कर्मणामनारम्भ वयं मिलित्वा पठामः न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्सना देव सिद्धिं समधिगच्छति एकवारमपि पठामः न कर्मणा मनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति इदानीं पदच्छेदं कुर्मः न न एव കർമ്മണമനാരംഭാത് നൈഷ്കർമ്മ്യം ഇതി അസ്തി കഥം പദച്ഛേദം കുർമ്മ കർമ്മണം അനാരംഭാത് നൈഷ്കർമ്മ്യം പശ്യത്തു ത്രീണി പദാനി സന്ധി കർമ്മണം അനാരംഭാത് നൈഷ്കർമ്മ്യം കർമ്മണാമനാരംഭാത് നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോശ്നുതേ कथं पदच्छेदमागच्छेत् पुरुषः अश्नुते उत्तमं पुरुषः इति एकं पदमागच्छति अश्नुते इति अग्रिमं न न एव च च एव सन्न्यसनादेव सन्न्यसनादेव कथमागच्छति सन्न्यसनात् एव सन्न्यसनात् एव സിദ്ധിം സിദ്ധിः एव सिद्धिमेव समधिगच्छति एकपदमेव समधिगच्छति इदानीं पदच्छेदं कृत्वा वदामः न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषः अश्नुते न च सन्न्यसनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति इदानीम् एकैकपदं स्वीकृत्य पश्यामः तत्र पुरुषः इति अस्ति पुरुषः इत्युक्ते मनुष्यः इत्यर्थः पुरुषा स्त्री इति अर्थे न वदति सर्वे मनुष्याः पुरुषः भवतु स्त्री भवतु सर्वे पुरुषः इत्युक्ते मनुष्यः अत्र एतादृशग्रन्थेषु वदति पुरुषः इति एकं भवति शक्ति इति अन्यत् वदति किल पुरुषः शक्ति पुरुषः इति कस्य विषये सामान्यतया वदन्ति तत्र इत्युक्ते ब्रह्म विषये पुरुषः इति वदति सौन्दर्यलहरीमध्ये अस्ति शक्तिसम्बन्धः आगच्छति चेदेव पुरुषः चलितुं शक्नोति इति एक पङ्क्तिः अस्ति तत्र ശിവശക്തിയാ യുക്തോ യതി ഭവതി ശക്തപ്രഭവിതും न जेदेवं देवो न खलु कुशल स्पन्दितुमपि स्पन्दितुमपि इत्युक्ते स्पन्दनं कर्तुं स्पन्दनं जानाति हृदयस्य स्पन्दनम् इति वयं वदामः चलनं हृदयस्य स्पन्दनम् इति वदति चलनम् इति वदति तत् चलनं करणीयं चेत् शिवः केवलं शिवः अस्ति चेत् न शक्नोति शिवः कदा तद् चलति यदा शक्त्या युक्तः भवति शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुमिति तत्र सौन्दर्यलहरी प्रथमश्लोके अस्ति एवमेव पुरुषः इति वदति अत्र मनुष्यः इति अर्थः तस्य अनन्तरं कर्मणां कर्म इति यत्र वदति कर्म इत्युक्ते किम् अत्र पश्यतु कर्मम् इति नास्ति कर्म इति संस्कृते नपुंसकलिङ्गपदमस्ति कर्म कर्म कर्मणि कर्माणि किन्तु कर्मपदम् इति वयं वदामः आवश्यकं चेत् क्रियापदम् इति किन्तु कर्म इति केवलम् उपयोगं करोति उपयोगः कथं करणीयः कर्म तस्य कर्म तस्य कर्मम् इति न तस्य कर्म നപുംസകലിംഗ പദം ഇതി കാരണേന പ്രഥമവിഭക്തി ദ്വിതീയ വിഭക്തി സമാനമാകച്ചത് കർമ്മ കർമ്മണി കർമാണി കർമ്മ കർമ്മണി കർമാണി നാമ ഇതി ആഗതി ഖല ഏവമേവ കർമ്മ ഇത് അസ്തി അത്ര പശ്യതു കർമ്മണം ഇത്യുക്തെ കർമ്മ ഇത്യുക്തെ കിം തത്ര പ്രവൃത്തി അസ്മാകം ഇല്ല കർമ്മ കിമപി പ്രവൃത്തി തതേവ കർമ്മ കർമാണി കർമാണാം ഇത്യുക്തെ ക്രിയ ക്രിയാണം അസ്മാകം किं भवति अनारम्भात् अहम् एकैकपदस्य अर्थं वदामि प्रथमम् अनन्तरं वयम् आहत्य अर्थं चिन्तयामः अनारम्भात् इत्युक्ते आरम्भः इत्युक्ते आरम्भं करोति अनारम्भः इत्युक्ते आरम्भं न करोति तावदेव आरम्भ न करोति इति कारणेन इत्यर्थः अनारम्भात् आरम्भं न करोति किं नैष्कर्म्यं नैष्कर्म्यम् इत्युक्ते कर्मरहि राहित्यं कर्म नास्ति इति स्थितिः इत्यर्थः एकः स्थितिः अस्ति नैष्कर्म्यं कर्म नास्ति इति स्थितिः नैष्कर्म्यं कर्म नास्ति इत्युक्ते इदानीं पश्यतु अहं वृथा उपविशामि इति अहं वदामि अहं कर्म न करोमि इति वदामि नैष्कर्म्य इति अहं चिन्तयामि किन्तु नैष्कर्म्य अस्ति वा इत्येव तत्रत्य प्रश्नः अहमेव उपविशामि नैष्कर्म्य वा न किमर्थं न वयमेव अवगन्तुं शक्नुमः स्वाभाविकतया श्वासोच्छ्वासं करोमि किल श्वासं स्वीकरोमि त्यजामि नेत्र उन्मीलननिमीलनं करोमि मम अन्तरङ्गे बहूनि कार्याणि चलन्ति एतत् सर्वं शरीरस्य शरीरम् एकपार्श्वे स्थापयतु मनः किं किं करोति यस्मिन् समये अहम् उपविशामि तदानीं मनः अधिकं कार्यं करोति तस्मात् नैष्कर्म्यं न भवति इति कथं कथं न भवति इति वदति किन्तु अत्र नैष्कर्म्यम् इत्युक्ते कर्म नास्ति इति स्थितिः न अश्नुते पश्यतु तत्र वदति न अश्नुते इत्युक्ते न लभते लभते न लभ न प्राप्नोति तादृशस्थितिं सः न प्राप्नोति तादृशस्थितिः न भवति इत्युक्ते एकविषयमेव वदति अत्र नैष्कर्म्यम् इति स्थितिः नैष्कर्म्यम् इत्युक्ते कर्म न करोति इति स्थितिः न प्राप्नोति केन न प्राप्नोति भवान् कर्म न करोति इति कारणेन भवान् नैष्कर्म्यम् इति न प्राप्नोति तदेव तत्र स्पष्टतया वदति पुनः वयं पश्यामः पदस्य अर्थं दृष्ट्वा सन्न्यसनात् सन्न्यासः सन्यासी इत्युक्ते किम् अस्माकं मनसि बहु शीघ्रं भिन्नभिन्न रूपमेव आगच्छति सन्यासी इति शृणोति चेत् सन्यासी इति तत्र कोऽपि रूपविषये न वदति सन्न्यसनं सन्न्यासम् इत्युक्ते कः अर्थः सम्यक् न्यसति इति सन्न्यासः न्यसति इत्युक्ते त्यजति उपेक्षां करोति तस्य तस्य त्यागं करोति तस्य कारणेन एव सन्न्यासी भवति किमर्थं वयं काषायवस्त्रं दृष्ट्वा सन्यासी इति वदामः तत्रापि कारणमस्ति नास्ति इति न कारणं तत्र अस्ति किन्तु तस्य अर्थः सन्यासी इत्युक्ते काषायवस्त्रं धृतवान् इति नास्ति किमर्थं काषायवस्त्रं ये धरन्ति काषायवस्त्रम् इत्युक्ते साफ्रान् काषायवस्त्रं ये धरन्ति तादृशजनान् वयं सन्यासी इति वदामः किल അഥവാ സന്യാസി ഇത് യേ വദന്തി തേ കാഷായ വസ്ത്രം ധരന്തി കാരണം കിഞ്ചിത് കാരണമസ്തി കിം കാരണം സ്യാത് കാഷായ കസ്യ വർണ്ണ അഗ്നേ അഗ്നി ഇല്ല അഗ്നേ വർണ്ണ കാഷായ വർണ്ണ അഗ്നി മധ്യ കിമപ്പി സ്ഥാപയതു സമാപ്തം തദ്വാൻ സുവർണം സ്ഥാപയത്തു ಅಥವಾ ಭಸ್ಮ ಸ್ಥಾಪೆಯದು ಅಥವಾ ಕಾಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪೆಯದು ಕಾಷ್ಟ ತಿತ್ತೆ ಇದು ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ದಂಡ ಕಾಷ್ಟ ಸ್ಥಾಪೆಯದು ಸಮಿತ್ ಸ್ಥಾಪೆಯದು ಅನ್ನಂ ಸ್ಥಾಪೆಯದು ಪಾಯಸಂ ಸ್ಥಾಪೆಯದು ಕಿಮಪಿ ಸ್ಥಾಪೆಯದು ಕಿಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತತ್ ಶುದ್ಧಂ ಬಹುದು ತತ್ ಭಸ್ಮ ಬಹುದು ಇಲ್ಲ ತಸ್ಮಾತ್ ತತ್ಯಾಗಸ್ಯ ವರ್ಣ ಅಸ್ತಿ ಸರ್ವಮಿ ತತ್ರ ತ್ಯಜತಿ तेन कारणेन वस्त्रस्य वर्णः तेन कारणेन वयं सन्यासी इति वदामः अस्माकम् अत्र पदस्य अर्थः कः अस्ति त्यजति सम्यक् न्यसति इति अथवा त्यजति इति कारणेन सर्वकर्मपरित्यागात् सन्न्यसनात् सन्न्यासमिति तत्र किमर्थम् उक्तवान् इत्युक्ते सर्वकर्म अपि सः त्यजति इति चिन्तयतु कर्माणि सर्वाणि सः त्यक्तवान् तेन कारणेन किं न भवति सिद्धिं सिद्धि इत्युक्ते अत्र अस्मिन् श्लोके सिद्धि इत्युक्ते आत्मज्ञानम् इत्यर्थम् आत्मज्ञानविषये एव वदति इति कारणेन आत्मज्ञानम् अथवा शान्तिः अथवा समाधानम् अथवा मोक्षः इत्यर्थः तद् न मिलति इति वदति न समधिगच्छति न समधिगच्छति इत्युक्ते न प्राप्नोति न सम्प्राप्नोति सः न प्राप्नोति इदानीं वयम् एकैकपदस्य सामान्य अर्थं दृष्टवन्तः पश्यतु कानि पदानि पुरुषः कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं न अश्नुते अनन्तरं सन्न्यसनात् सिद्धिं च न समधिगच्छति कार्यद्वयम् उक्तवान् अत्र पुरुषः एककारणेन केन कारणेन नैष्कर्म्यं न अश्नुते केन कारणेन नैष्कर्म्यं न अश्नुते कर्म कर्माणां परित्यागात् त्यजति इति कारणेन केवलं कर्माणां क्रियाणां प्रवृत्तीनां त्यागेन अथवा त्यागात् सः किं न प्राप्नोति नैष्कर्म्यम् इति स्थितिः न प्राप्नोति अत्र एतत् सर्वम् अस्माकम् अस्माभिः चिन्तने नैष्कर्म्यम् इत्युक्ते मोक्षः इत्यर्थः अत्र मोक्षः अथवा नैष्कर्म्यम् इत्युक्ते कर्म न करोति इति कारणे कर्म नास्ति इति स्थितिः कर्म नास्ति इति स्थितिः किं भवति तदेव मोक्षस्थितिः अस्ति मोक्षमध्ये अवगमने किञ्चित् कष्टमस्ति तस्य अवगम इदानीम् उदाहरणार्थं वदामि ईश्वरस्य स्वरूपं किम् इति अस्माकं शास्त्रे चर्चां कुर्मः चेत् निर्गुणनिराकारः इति वदति निर्गुणनिराकारः चिन् चिन्तनं करणीयम् अस्माभिः निर्गुण इत्युक्ते कः अर्थः गुण नास्ति निराकारः आकृतिः नास्ति आकृति नास्ति इति एकवस्तु वयं सङ्कल्पकर्तुं न शक्नुमः किल इदानीं मम मनसि मुकुन्द मुकुन्दः इति वदति चेत् अहं कथम् अवगच्छामि तस्य आकारम् एव मम मनसि आगच्छति प्रथमं किल एवमेव लोके सर्वाणि वस्तूनि आसन्दः इति वदति अथवा स्यूतः इति वदति अवगच्छति अथवा यत्किमपि वृक्षः इति वदति नदी इति वदति समुद्रः इति वदति केन कारणेन मम अवगमनयोग्यं भवति तत्रैव विषयः तत् किमपि भवतु मम अवगमनयोग्यं भवति तत् वस्तु कारणं किम् आकारः किल कानिचन वस्तूनि आकारं विनापि वयम् अवगच्छामः मधुरं
तस्य किम् अस्ति गुणः तस्य किल मधुरं मधुरम् इति तस्य गुणः अथवा वायुः वायु वाति वायुस्पर्शः भवति वायु वयम् अवगच्छामः तस्य आकारं दृष्ट्वा न कानिचन वस्तु अथवा सम्यक् गायति एकः तत्रापि आकारमस्ति किन्तु वयम् आकारकारणेन न अवगच्छामः गीतस्य माधुर्यं वयम् अवगच्छामः कथम् अवगच्छामः तस्य गुणः किल गुणकारणेन गुणः आवश्यकः अथवा आकृतिः आवश्यकं नेत्रं नास्ति इति चिन्तयतु सः आकारं दृष्ट्वा न अवगच्छति किल यः अन्धः अस्ति सः आकारं पश्यति वा आकृतिः न पश्यति सः सः कथम् अवगच्छति गुणद्वारा सः अवगच्छति एतद् द्वयमपि नास्ति इति चिन्तयतु तादृश वस्तु वयं सामान्यतया सङ्कल्पं कर्तुं न शक्नुमः भगवतः साक्षात् स्वरूपं किम् इति वदति निर्गुणनिराकार गुणः अपि नास्ति रूपमपि नास्ति अनन्तरं तद् वस्तु किं तद् वस्तु किम् इति अवगन्तव्यं चेत् अस्माभिः तत् स्टेज् प्रति गन्तव्यं तद् विना तद् वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः एवमेव अत्र वदति आत्मा इति अस्ति यदा भगवान् इति वदामः अथवा ईश्वरः इति वदामः अस्माकम् अन्तरङ्गे अपि समानवस्तु एव अस्ति मम अन्तरङ्गे अपि तस्याः अन्तरङ्गे अपि तस्य अन्तरङ्गे अपि अस्माकं सर्वेषाम् अन्तरङ्गे एक एव जीवः अस्ति भिन्नभिन्न उदाहरणैः वयं वक्तुं शक्नुमः उदाहरणानि उक्त्वा वयं बहु श्रुतवन्तः किल भिन्नभिन्न उदाहरणानि इदानीं एतत् तन्त्रीद्वारा तन्त्री इत्युक्ते यद् वयर् तन्त्रीद्वारा विद्युच्छक्तिः गच्छति विद्युच्छक्तिः इत्युक्ते इलेक्ट्रिसिटि गच्छति इलेक्ट्रिसिटि वयं तत्र द्रष्टुं शक्नुमः वा न वयं द्रष्टुं न शक्नुमः किन्तु वयं कथम् अनुभवामः शोक् भवति चेत् अनुभवः तदपि सत्यमेव तद् तद् विना अपि वयं कथं कथं तस्य रूपाणि पश्यामः दीपरूपेण पश्यामः अथवा इलेक्ट्रिक् मिशिन् मध्ये पश्यामः शक्ति तत्र शक्तिः अस्ति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अथवा विद्युच्छक्ति कथं निर्माणं करोति इति चिन्तयतु विद्युच्छक्ति कथं निर्माणं करोति एक भिन्नभिन्न उपायाः सन्ति सामान्य उपायाः जलं पतति किल महोन् जलपात नयाग्र फाल्स् मध्ये तत्र एकचक्रं वयं स्थापयामः चेत् तत् चक्रं चक्रस्य भ्रमणं भवति भवति वा न वा चक्रस्य भ्रमणं भ्रमणम् इत्युक्ते तदेव तत् भ्रमणं करोति चक्रं भ्रमणं करोति इत्यस्य किं तद् भ्रमणं कारयति जलपाते एका शक्तिः अस्ति किल सा शक्तिः एव भ्रमणं कारयति वस्तुतः वयं तां शक्तिं पश्यामः वा किञ्चित् किञ्चित् चिन्तनं करोतु वयं गत्वा नयाग्रा फाल्स् पश्यामः चेत् नयाग्रा जलपातं यदा वयं पश्यामः वयं किं पश्यामः जलपातं किम् ജലം ജലപാതस्य एकरूपं पश्यामः किल बहुजनाः किमपि न पश्यन्ति अन्य अन्यत् किमपि पश्यन्ति तत् न सामान्यजलपातमेव पश्यामः इति चिन्तयतु तत्र गत्वा तिष्ठति भवान् पश्यति जलम् एवं पतति इति एकचित्रं भवान् रेकार्ड् करोति अत्र सत्यं वा न सत्यं किल किन्तु तस्य पृष्ठतः अथवा तस्य अन्तः एका शक्तिः अस्ति वा न वा सा शक्तिः एव तत् चालयति सत्यं नयाग्र फाल्स् इति अथवा किमपि एकः जलपातः इति एकः पुरुषः इति चिन्तयतु किन्तु तस्य चलनस्य कारणं तस्य अन्तरङ्गे विद्यमान शक्तिः एव सत्यम् अस्माकम् अपि अस्माकं सर्वेषाम् अन्तरङ्गे एका शक्तिः अस्ति मम अन्तरङ्गे अपि अस्ति तस्यापि अस्ति एतस्यापि अस्ति सर्वेषाम् अन्तरङ्गे शक्तिः अस्ति किन्तु एषा शक्तिः अस्ति इति वयं न अवगच्छामः वयं वदामः ओ सर्वं सत्यमेव तदस्ति अस्ति सामान्यजीवने वयं तस्मिन् विषये न चिन्तयामः एव सत्यं सत्यं चिन्तयतु भवान् भवतः मुखस्य सौन्दर्यविषये कियत् चिन्तयति तावत् भवान् भवतः जीवनस्य विषये चिन्तयति वा जीवः इति यदस्ति अथवा तदपि पार्श्वे स्थापयतु भवतः प्राणवायुः इति अस्ति भवान् श्वासोच्छ्वासं करोति इति कारणेनैव जीवति खलु भवतः श्वासोच्छ्वासस्य विषये भवान् चिन्तयति वा न സ്വാഭാവികതയെന്ന ചിന്തയമ തസ്യ ചിന്തനമേവ കിം സാമാന്യദൃഷ്ട്യ ശ്വാസോച്ഛ്വാസ വിഷയ ചിന്തനം കരോതി ചേത് കിം തത് പ്രാണായാമം സത്യം കില കിമപി പ്രാണായാമ ഇതി കിം വസ്തുത ഭിന്ന ഭിന്ന പ്രാണായാമ വദന്തി അനുലോമ വിലോമ ഭ്രമരിക ഭിന്ന ഭിന്ന നാമാനി ദത്തവന്തഃ തത്സർവമയം അനന്തരം ദത്തവന്ത വാസ്തവികതയാ പ്രാണായാമ ഇതി പ്രക്രിയയാ മൂലാംശ ക പ്രാണായാമ കരോതി ഇതി വദതി യോഗ മധ്യേ യോഗ ഭവൻ യോഗ പഠതി കില യോഗശാസ്ത്രേ പ്രാണായാമ ഇതി വദതി തസ്യ പ്രാണ പ്രാണസ്യ അനുസന്ധാനം പ്രാണസ്യ അനുസന്ധാനം ഇത്യുക്തെ പ്രാണവിഷയ ചിന്തനം कस्य प्राणविषये अनुसन्धानम् इत्युक्ते तस्य पृष्ठतः गमनम् अनुसन्धानम् इत्युक्ते तस्य पृष्ठतः गमनं पृष्ठतः गमनम् इत्युक्ते कः अर्थः केवलं पृष्ठतः एवं प्रतिवाक्यस्य एवं न स्वीकरोतु तस्य तस्य विषकलनं तस्य चिन्तनं मयि चतुर्विंशतिघण्टाः अपि प्रतिक्षणं मयि सा प्रक्रिया चलति किन्तु अहं तस्मिन् विषये न चिन्तयामि सत्यं मम शरीरे सा प्रक्रिया चलति सत्यम् इतोपि चिन्तयामः चेत् मम शरीरे मम नासिकाद्वारा सा प्रक्रिया चलति नासिकाद्वारा का प्रक्रिया चलति तस्याः प्रक्रियायाः उपरि अथवा तस्याः प्रक्रियायाः पृष्ठतः अहं मम मनः स्थापयामि तदा किं भवति तद् ज्ञात्वा करोति श्वासोच्छ्वासं तु अहं करोमि एव तत् चलति एव तत् पृथक् भवता करणीयं नास्ति एतदेव भिन्न भिन्नकार्येषु आगच्छति भवता नामजप इति करणीयं नास्ति भवता किमपि कार्यं करणीयं नास्ति तदस्ति तत् तत्र चलति किन्तु चलति इति कस्य अनुभवः भवेत् मम अनुभवः भवेत् किल चलति इति यदा मम अनुभवः भवति तस्य नाम अस्ति प्राणायामः इत्युक्ते या कापि क्रिया भवतु भिन्नभिन्नकार्याणि वयं वक्तुं शक्नुमः कोऽपि बालकः पठति इति चिन्तयतु गृहे उपविश्य मातापिता वदति इति कारणेन सः पठति चेत् तस्य पठनं सम्यक् भवति वा वयं स बहिस्थात् भवान् उत्थापयितुं शक्नोति उपवेशनार्थं सम्यक् सौकर्यं दातुं शक्नोति भवान् पठतु पठतु पठतु इति वक्तुं शक्नोति सर्वं भवान् कर्तुं शक्नोति पठनम् इति प्रक्रिया केन करणीयं तेन करणीयं किल तस्य तत्र इन्वाल्व् भवेत् समानमेव एतत् बहिः विद्यमानविषयः भिन्नभिन्नशरीरद्वयस्य विषयः स्वस्य शरीरे अपि वयम् एतदेव कुर्मः स्वस्य शरीरे अपि वयं बहूनि अन्यानि अन्यानि कार्याणि कुर्मः किन्तु एकं कार्यं कर्तुम् अस्माकं समयः नास्ति कः समयः किं कार्यं तत् किं कार्यं यत्किमपि भवन्तः स्वस्य विषये अनुसन्धानं स्वयम् अहं श्वासस्य उदाहरणम् उक्तवान् अस्माकं ऋषयः अस्माकं मुनयः श्वासः बहु शीघ्रम् उदाहरणाय अस्माकं कृते दत्तवन्तः तदेव योगशास्त्रे प्राणायामः इति किमर्थम् उक्तवन्तः भवान् कस्यापि पृष्ठतः गच्छतु भवतः वाक् प्राण पार्श्वे भवतु प्राणविषये इदानीम् अहं न चिन्तयन्नस्मि भवतः वाक् तस्य पृष्ठतः भवान् गच्छतु तस्य पृष्ठतः गच्छतु इत्युक्ते कः अर्थः अहं किं किं वदामि मम मुखा कीदृशा पदा आगछति भगवद्गीतायामेव अष्टादशाध्याये इति मन्ये अथवा षोडश अध्याये अस्ति वाक्तपः इति वदति भिन्न तस्य भिन्नभिन्नरूपाणि सन्ति वाक्तपः इत्युक्ते कीदृशानि वाक्यानि अद्भुतं भवति तत्र एकम् उदाहरणं वदामि उद्वेगकरं वाक्यं न वक्तव्यम् उद्वेगमित्युक्ते भवतः वाक्यं श्रुत्वा अन्य एकस्य मनसि उद्वेगः भवति उद्वेगः कष्टं दुःखं किमपि मनसि वाक् एव किल वाक् कियत् शक्तिः अस्ति वाक् इत्यस्य तादृशवाक्यं न वक्तव्यम् एक तपः अथवा असत्यं न वक्तव्यं तत् बहु बृहत् सत्यमेव वदतु किल वेदे अस्ति किल सत्यं ब्रूयात् प्रियं ബ്രൂയാത് न ब्रूयात् सत्यमप्रियं अप्रियं कथम् उक्तवान् इति पश्यतु सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् सत्यमिति कारणेन सर्वसत्यं नास्ति अन्यस्य प्रियं भवि अपि भवेत् भवान् यद् वदति अन्यस्य प्रियम् इत्युक्ते कः अर्थः अन्यस्य कृते उत्तमं भवेत् तस्यापि आनन्दः भवेत् अहं सर्वदा सत्यमेव वदामि इति सर्वत्र गत्वा वक्तव्यं नास्ति सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् एवं चेत् असत्यं वक्तुं शक्यते वा अनन्तरं लिखितवान् न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियम् अप्रियं सत्यमपि न वदतु असत्यमपि न वक्तव्यं किल एवं वाक् तपः विषये इदानीम् अस्माकं विषयः सः न अस्माकं विषयः भिन्नविषयः अत्र किमर्थं मया एतदुक्तं वाक् भवतु अथवा वायुः भवतु वायु इत्युक्ते श्वासः भवतु कस्यापि भवान् अनुसन्धानं करोति अथवा ध्यानं करोति तस्य नाम एव ध्यानम् भिन्नभिन्नसन्दर्भे भिन्नभिन्न अर्थः आगच्छति किल अनुसन्धानम् इत्युक्ते गवेषणम् इति पदमस्ति तस्य पृष्ठतः गमनम् इति अर्थः अस्ति पदस्य अर्थः कथमागच्छति भिन्नभिन्नरीत्या आगच्छति इदानीं रिसर्च् इति अर्थे संस्कृतगवेषणम् इति वदति गवेषणम् इत्युक्ते वस्तुतया कः अर्थः पदस्य गोः अन्वेषणं गो इत्युक्ते धेनु अथवा गोः पूर्वकाले यदा धेनुः वने गतं वनं प्रति गच्छति किल तृणा खादितुं तदा एकः गत्वा तस्य अन्वेषणार्थं तस्य पृष्ठतः गच्छति कथं कथं कथम् अन्वेषणं कृत्वा गन्तव्यं तत् पदमेव स्वीकृत्य अत्र रिसर्च् इति पदे स्थापितवन्तः गवेषणम् इति अस्ति एवं पदस्य भिन्नभिन्न अर्थाः आगच्छन्ति तत्र एतत् अनुसन्धानमपि एवमेव इत्युक्ते तस्य पृष्ठतः गमनम् इत्यर्थः तस्य विषये चिन्तनम् इत्यर्थः तस्य विषये कथं पृष्ठतः गमनं शरीरेण मनसा बुद्ध्या सर्वं इदानीम् अत्र वयं चिन्तयामः इदानीं श्वासोच्छ्वासः वाक् इति यदा अहम् उक्तवान् श्वासः इति यदा अहम् उक्तवान् यत्किमपि वयम् एतादृशं स्वीकर्तुं शक्नुमः श्वासविषये भवान् उपविश्य एकैकं कथम् आगच्छति इति पश्यतु उपविश्य उपविश्य करणीयं किल उपवेशनं विना न अहं यदा कदापि करोमि इति वक्तुं न शक्यते प्रथमं तदर्थं किं करणीयम् आसनं സ്ഥിരം സുഖമാസനം इति पतञ्जलि लिखितवान् किल योगसूत्रे प्रथममेव आसनम् इति पदस्य व्याख्यानं कृतवान् स्थिरं सुखम् आसनं स्थिरम् इत्युक्ते चलनं विना तत्र चलनं न भवेत् सुखेन भवेत् ओ सर् तत्र वेदना तत्र वेदना अस्ति चेत् भवान् कस्य ध्यानं करोति वेदनायाः ध्यानं करोति भवान् अनन्तरं सर्वत्र वेदना भविष्यति ध्यानं कुत्र भवेत् कस्य ध्यानं भवेत् प्राण प्राणः अहम् अत्र उपविश्य मम श्वासस्य पृष्ठतः अहं गच्छामि इति चिन्तयतु श्वासस्य पृष्ठतः गच्छामि इत्युक्ते श्वासः कथं चलति इति चिन्तनमेव मया कथं श्वासस्य पृष्ठतः गन्तुं शक्यते अहं पादाभ्यां चलामि वा पादाभ्यां चलामि वा न श्वासस्य पृष्ठतः मया गन्तव्यम् इत्युक्ते मया किं करणीयं केन उपायेन अहं गन्तुं शक्नोमि विचारेण अवगच्छति वा न वा अवगच्छति विचारेण सह विचारेण एव किल श्वास मम श्वासः तस्य विषये मम मया इदानीं पश्यतु सः गच्छति तस्य पृष्ठतः गच्छति इत्युक्ते कः अर्थः अहं पादाभ्यामेव तस्य पृष्ठतः गन्तुं शक्नोमि मम शरीरेण तत् कर्तुं शक्नोमि सः कुत्र कुत्र गच्छति सर्वमपि कर्तुम् अहं पृष्ठतः गन्तुं शक्नोमि किन्तु श्वासस्य पृष्ठतः गन्तव्यं चेत् प्रथमं किं करणीयं प्रथमम् उपवेष्टव्यं किल उपवेष्टव्यम् इत्युक्ते किं कर्म कर्म भवता करणीयानि कार्याणि न्यूनं न्यूनं करणीयं सत्यं अवगच्छति वा न अवगच्छति एतस्य श्लोकस्य अर्थं प्रति एव वयं गच्छामः वयं कर्म कुर्मः कार्याणि कुर्मः ततः मम श्वासस्य विषये अहम् अनुसन्धानं करोमि इति अहं निश्चितवान् एका आध्यात्मिकप्रवृत्ति करोमि इति अहं चिन्तितवान् पूर्वमहम् उक्तवान् समानमेव वाक् तपः आचरामि इति अहं निश्चयं कृतवान् प्रथमं मया किं करणीयं तदानीमेव मुकुन्दन् महोदयेन उक्तं किं करणीयं तदा मौनं सत्यं वाक् तपः करणीयम् इत्युक्ते प्रथमतया इदानीं मया मुखे यद्यत् आगच्छति सर्वमपि वदन्नस्मि मम क्रोधः आगच्छति क्रोधसहितमपि वदन्नस्मि किल मम ईर्ष्या आगच्छति ईर्ष्यया सह सम्भाषणं कुर्वन्नस्मि ईर्ष्य इत्युक्ते जलसि अथवा अन्यत् किमपि कोऽपि विकारः भवतु मयि उत्पद्य विकारस्य प्रकटनम् अहं वाक्यैः कुर्वन्नस्मि तत्र मया तपः करणीयः इत्युक्ते मया किं करणीयं प्रथमतया प्रथमं नियन्त्रणं करणीयं समानमेव अत्र एतस्य प्राणः प्राणनियन्त्रणं करणीयमित्युक्ते प्रथमतया किं करणीयम् प्रथमम् उपवेष्टव्यं किल उपविश्य विचारः करणीयः कस्य विषये विचारः करणीयः श्वासविषये अस्माभिः मन्दं मन्दं चिन्तनं करणीयं कथं मम श्वासोच्छ्वासः चलति इति अहं चिन्तयामि स्वाभाविकतया भवन्तः चिन्तयन्तु यदा श्वासं स्वीकरोति यदा श्वासं त्यजति तस्य उपरि यदा चिन्तनम् आगच्छति सो प्राक्टिकल् किं भविष्यति तत्र भवताम् एव अनुभवतु सर्वं द्रष्टव्यं कृत्वा अहम् उपविशामि उपविश्य मम श्वासोच्छ्वासस्य उपरि अहं मम श्रद्धां स्थापयामि तदानीं किं भविष्यति तत्र तदपि वदति अत्र भिन्नभिन्न यदा ध्यानं करोति तस्य भिन्नभिन्नविघातम् अस्ति निद्रा तन्त्री आलस्यं भिन्नभिन्न यदागच्छति तद् भिन्नविषयाः सन्ति तादृशं किन्तु स्वाभाविकतया किं श्वास भवन्तः चिन्तयतु श्वासं दीर्घश्वासमागच्छति आगच्छति कुत्र गच्छति दीर्घश्वासं भवति किल भवतः श्वासः इदानीं भवान् कथं श्वासोच्छ्वासं करोति कोऽपि न जानाति किल भवानपि न जानाति यदा भवान् तस्य उपरि श्रद्धां करोति तदानीं किं भविष्यति श्वासं मन्दं लोङ् श्वासोच्छ्वासः भवति दीर्घश्वासोच्छ्वासः भवति मन्दं तस्य उपरि पुनः श्रद्धां कुर्मः भवान् अवगच्छति कुत्र कुत्र श्वासं गच्छति इति भवान् अनुभवति मम श्वासः नासिकाद्वारा अन्ततो गत्वा इदानीं झटिति वयम् अवगच्छामः इदानीं वयं वदामः श्वासं नासिकाद्वारा स्वीकुर्मः भवान् शवासनं करोतु झटिति भवान् अवगच्छति भवतः उदरम् उपरि गच्छति उपरम् अधः गच्छति अवगच्छति वा लघु लघु अवगमनं समानतया अन्तः वयं यदा गच्छामः तदानीं किं भविष्यति अन्तः अन्तः चिन्तनं यदा प्रेषयामः समग्र अस्माकं श्वासोच्छ्वासस्य विषये अस्माकम् अनुभवः भवति तदेव प्राणायामः एतत् किमर्थम् उक्तवान् एककर्म अस्ति कर्म मया करणीयम् इत्युक्ते इत्युक्ते मया नैष्कर्म्यस्थितिः प्राप्तव्यम् इत्युक्ते एकैककर्म स्टोप् करणीयम् एकैककर्म स्थगनं करणीयं किन्तु तदर्थं जनाः किं वदन्ति अहं ध्यानार्थम् उपविशामि तदपि एकं कर्म किल उपवेशनमपि कर्म कर्म एव तत्र कर्म नास्ति इति न सर्वाणि कर्माणि एव तत्र तस्मादेव भगवान् वदति भवान् अहं किमपि न करोमि इति विचिन्त्य भवान् एकत्र गत्वा अह अकर्मण्य इति अकर्मण्यतां स्वीकरोति चेत् इत्युक्ते अहं किमपि कार्यं न करोमि इति उक्त्वा उपविशामि इति कारणेन किं न भवति नैष्कर्म्य इति स्थितिः न भवति नैष्कर्म्य इति स्थितिः भवितव्यम् इत्युक्ते मोक्षः अथवा सन्तोषः आनन्दः तद् प्राप्तव्यम् इत्युक्ते अस्माभिः किं करणीयम् कर्म करणीयमेव किल तदर्थं कर्म प्राणायाम करणीयं प्राणायाम कर्म एव किं कथं किं करणीयं तदेव भगवान् वदति भवान् अहं कार्यं न करोमि अथवा अहं कर्म न करोमि इति वदति चेत् तां स्थितिं भवान् प्राप्तुं न शक्नोति इति एकः विषयः अवगतं नैष्कर्म्यस्थितिः इति अहम् अकर्मण्यतां स्वीकरोमि इति कारणेन न भविष्यति स्पष्टता अस्ति वा अकर्मण्य अकर्मण्यतां स्वीकरोमि इति कारणेन नैष्कर्म्यस्थितिः न भविष्यति इत्युक्ते कः अर्थः कर्म करणीयमेव किन्तु कीदृशकर्म करणीयम् इति एव तदेव तत्रत्य चिन्तनम् आगच्छति कर्म करणीयं न यत्किमपि करोमि चेत् भविष्यति वा तद् भगवान् न वदति अर्जुनस्य प्रश्ने किम् अभवत् यदा भगवान् उक्तवान् कर्म ज्ञान द्वयोः अपि विषये यदा सः विवरणं कृतवान् एषः चिन्तितवान् कर्म न कर न करणीयं कर्म उत्तमं नास्ति अथवा किं ज्ञानेन एव कैवल्यम् इति उक्तवान् ज्ञानेन एव कैवल्यम् इत्युक्ते कः अर्थः ज्ञानम् इत्युक्ते अहं गतवर्गे ज्ञानम् इति किम् इति उक्तवान् ज्ञानमित्युक्ते पुस्तकं स्वीकृत्य पठित्वा यत् प्राप्नोति तत् न ज्ञानमित्युक्ते किं सामान्य अर्थे अनुभवः अहमिदानीं प्राणायामविषये उक्तवान् प्राणायामसन्दर्भे अस्माकं प्राणाः कथं सञ्चरति इति यदा अनुभवः भवति एक्स्पीरियन्स् यदा भवति तदा वयम् आनन्दम् अनुभवामः तदा वयं सन्तोषम् अनुभवामः किन्तु तदर्थं कर्म न करोतु इति भगवान् उक्तवान् वा ज्ञानेन एव भवतः आनन्दः भवति अवगतम् एक्स्पीरियन्स् यदा भवति एक्स्पीरियन्स् इत्यपि तत्र पूर्णार्थः नास्ति किन्तु अन्य कोऽपि मार्गः नास्ति इति कारणेन वयं स्वीकुर्मः एक्स्पीरियन्स् इति वयं यद् अवगच्छामः अनुभवः इति अवगच्छामः अनुभवेन एव भवतः ज्ञानं भवति अनुभवेन एव शान्तिः भवति अनुभवेन एव मोक्षं भवति अनुभवेन एव आनन्दः भवति कस्य अनुभवेन स्वस्य तस्य अनुभवेन मम आत्मानन्दः न भवति अहं सः एकस्मिन्नेव गृहे वासं करोमि अथवा वयं पतिपत्न्यः वयम् अथवा पुत्र पिता एतत् कोऽपि सम्बन्धः तत्र किमपि कार्यं न करो अवगच्छतु कियत् सम्यक् सः वदति भवतः मनश्शान्तिः भवतः आनन्दः भवतः सन्तोषः भवतः मोक्षः कुत्र अस्ति भवती एव अस्ति किन्तु भवान् किं कुर्वन्नस्ति अस्ति भवान् इत्युक्ते वयम् अहमपि वयं सर्वे वयं किं कुर्मः अन्यत्र अन्यत्र अन्यत्र अन्वेषणं कुर्मः तत् एक्स्पीरियन्स् एव ज्ञानम् इति उक्तवान् तदेव भगवान् उक्तवान् तेन एव ज्ञानं भवति किन्तु तस्य अर्थः तेन भवान् कर्म न करोतु इति न एषः किं स्वीकृतवान् व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम् येन मम श्रेयः भवति तदेकं भवान् वदतु इति पूर्वश्लोके उक्तवान् तदा भगवान् वदति ज्ञानेन एव कैवल्यं भवति कैवल्यम् इत्युक्ते मोक्षाक्षरम् ज्ञानेन एव भवति तस्य अर्थः कर्म न करणीयम् इति न कर्तुं शक्यते इति कार्यं किम् कर्म एव किल किमपि करोति तत् कर्म अभवत् किल कर्तुं शक्यते इति एकैव वस्तु अस्ति किं कर्म करोति चेत् कर्म भवति पुनः कर्म एव अहं न करोमि इति वदति चेत् कथम् अवगच्छति तस्य तदेव सः वदति नैष्कर्म्यम् इति स्थितिः पदं बहु उत्तमपदमस्ति अकर्मण्यता भिन्नं नैष्कर्म्यं भिन्नं नैष्कर्म्यम् इति स्थितिः इत्युक्ते कर्म नास्ति इति स्थितिः कर्म नास्ति इति स्थितिः स्वाभाविकतया भवितव्यं वदति किल आम्रफलं वृक्षे एव स्थित्वा सम्यक् पक्वं भवति चेत् किं भविष्यति स्वयमेव पतति किल पक्वं भवति चेत् सम्यक् पतति तत् तस्य तदर्थं किं करणीयं कृत्रिमतया वयं किमपि करणीयं नास्ति तत्र पक्वं स्वयमेव तद् भव भवितव्यं तदेव तद् पतति तस्मिन् सन्दर्भे अथवा मधुरं भवति तस्य किल आम्रफलस्य सम्यक् पक्वता भवति चेत् मधुरं भवति तदेव तत्र यदि यद् भवति तस्मिन् सन्दर्भे तत् सम्भवति समानमेव अस्माकम् अन्तरङ्गे ज्ञानम् इति यदा भवति ज्ञानं यदा भवति तदा भवतः शान्तिः भवति भवतः मोक्षं भवति एकं पुष्पं यदा भुल्लितं भवति भुल्लितम् इत्युक्ते पुष्पितं भवति यदा विकासः भवति तस्य तस्य सन्दर्भे तद् विकासः भवति किल तत्र किमपि एकमस्ति एव किल तत् तत् किं किं बहुविधकार्याणि सन्ति तत्र सर्वाणि कार्याणि अथवा कर्म यदा योग्यं भवति तस्मिन् सन्दर्भे किं भवति ज्ञानं सम्भवति किन्तु मनुष्येण किं कर्तुं शक्यते भवान् तद् दृष्ट्वा सर्वकर्मापि त्यक्त्वा अहं किमपि कार्यं न करोमि इति वदति चेत् किं न भविष्यति नैष्कर्म्यं न अश्नुते नैष्कर्म्यं न भविष्यति भवता किं करणीयं कर्म करणीयं कीदृशकर्म इति पुनः पुनः कारणं प्रथमं तद् स्पष्टं भवेत् अस्माकं करणीयम् एव इति स्पष्टं भवेत् नो चेत् पुनः पुनः संशयः आगच्छति कुत्रापि भगवान् बहवः वदन्ति अस्माकं भारतीयदर्शने अथवा किं वदामि अस्माकम् आध्यात्मिकतायां भगवद्गीतायां किल बहुजनाः अस्माकं परिहासं कुर्वन्ति सर्वं त्यक्त्वा सन्यासं स्वीकरोतु इति वदति किमपि कार्यं न करणीयम् इति वदति तेन कारणेनैव भारतं पृष्ठतः गतम् एवं श्रुतमस्ति किल न भारतस्य आध्यात्मिककार एतत् सर्वं श्रुत्वा बहु दुःखेन स्वामीविवेकानन्दः उक्तवान् सः न जानाति इति कारणेन न श्रुत्वा श्रुत्वा श्रुत्वा सः बहु विदेशपर्यटनं कृतवान् किल सर्वत्र गत्वा सः एतत् आध्यात्मिकतायां जनाः पठितुं गच्छन्ति पठितुं गत्वा किं पठन्ति तदा विपरीतमेव पठन्ति शङ्कराचार्यस्य अद्वैतम् इत्युक्ते किमपि न करणीयम् इत्येव अस्ति सर्वकर्म त्यजतु ज्ञानेनैव मोक्षः भवति इति एव उक्तवान् कुत्र उक्तवान् कर्म त्यजतु इति कुत्रापि न उक्तवान् कर्मणा कर्म करोति चेत् तस्मिन् काले तस्य उदाहरणानि सर्वाणि तस्य कालस्य इद इदानीं किं तस्मिन् काले किम् आसीत् इदानीं किं चिन्तयतु तस्मिन् काले किम् आसीत् यागः किल यज्ञं तदेव तत्र कर्म इति वदति तत्र अत्र शाङ्करभाष्य स्वीकृत्य वयं पश्यामः चेत् तत्र द्रष्टुं शक्नुमः याग यज्ञ सन्ध्यावन्दनादिकार्याणि एतत् सर्वमपि कर्म एव नित्यकर्म नैमित्तिककर्म एवं भिन्नभिन्नकर्मविवरणमस्ति अद्यतनकाले अस्माकं सर्वेषां जीवने वयं कुत्र यागः कुर्मः यज्ञ कुर्मः अस्माकं कर्म इत्युक्ते किम् अत्र उत्तमं नामजप अथवा उत्तमकर्माणि इति चिन्तयति अन्यस्य सहायं करोति किल तपः इति किञ्चित् अनन्तरं वदति तपः किम् इति यज्ञम् इति वदति यज्ञम् इत्युक्ते किम् इति वदति तद् अन्य यस्य कस्यापि आनन्दः भवतु इति विचिन्त्य भवान् यत् करोति अथवा अन्यस्य साहाय्यं वयं सर्वे अपि जानीमः जानीमः वा न वा उत्तमकर्म असमीचीनकर्म वयं जानीमः वयं न जानीमः इति वयं चिन्तयित्वा पश्यतु एककार्यं पश्यति उदाहरणं सामान्यं किमपि उदाहरणं कोऽपि दरिद्रः मार्गे भवान् पश्यति भवतः मनसि प्रति आगच्छति वा न वा किमपि करणीयं भवति वा न वा सहायं करणीयमिति सर्वेषाम् अन्तरङ्गे तद् भवति इति वद किन्तु किं करोति स्वस्य संस्कारबलेन तदेव कर्मकारणेन आगच्छति तदर्थमेव तद् इदानीं चिन्तयामः कर्मकारणेन स्वस्य संस्कारबलेन संस्कारः इत्युक्ते किं बहु सूक्ष्मम् एतत् सर्वं तस्मादेव असत्यं न वक्तव्यम् असमीचीनकार्यं न करणीयम् इति वदति किल यत्किमपि कार्यं भवान् करोतु तदेक बिन्दु स्थापयति बिन्दु स्थापयति इत्युक्ते तस्य नाम मीमांसाशास्त्रे अपूर्वम् इति वदति भिन्नभिन्नशास्त्रे भिन्नभिन्ननाम वदति अपूर्वम् इति सुरेशमहोदयस्य जीवनम् इत्युक्ते किं सुरेशमहोदयः एकैकसन्दर्भे एक किं किं कुर्वन् अस्ति तत् सर्वं मिलित्वा सः विस्मृतवान् विस्मृतवान् इत्युक्ते अस्माकं सामान्यजीवने वयं विस्मृतवन्तः किन्तु तस्य विस्मरणं तदा तस्य गमनं न भविष्यति तदेकं बिन्दुः स्थापयति एवं भवतां चिन्तनस्य अथवा भवतां करणस्य आहत्य एकस्वरूपमेव भवान् किल तस्मादेव भवतः अन्तरङ्गे विद्यमान ईश्वरीय अंशः अथवा दैविक अंशः झटिति वदति किमपि करोतु इति करोतु इति न यः दरिद्रः मार्गे भवता दृष्टः ददातु इति वदति झटिति भवतः शतं प्रश्नाः आगच्छन्ति के के ओ तस्य सम्यक् आरोग्यमस्ति वयं सर्वे वदामः किल न वक्तव्यम् इति न किं किम् आगच्छति इति अहं स्वाभाविकतया वदामि आरोग्यमस्ति कार्यं कर्तुं शक्यते किल तेन किं करणीयम् इति भवान् चिन्तयति अस्मिन् सन्दर्भे भवतः दायित्वं भवता किं च करणीयं वा तेन किं करणीयम् इति वा वयं सर्वदापि एतादृशसन्दर्भेषु तेन किं करणीयं तेन किं करणीयम् एतत् गृहे सर्वं वयं बहु शीघ्रम् अवगन्तुं शक्नुमः द्वयोः मध्ये कलहः भवति इति चिन्तयतु सामान्यविषये किमपि एकपात्रं तत्र स्थापयतु अथवा एवमेव गृहे भवति किल अथवा पाकिस्तान् भारतस्य युद्धविषये गृहे कदापि कलहं न भवति भवति वा गृहे कस्मिन् विषये कलहः भवति किमपि तत्र स्थापयतु इति वदति अत्र स्थापयतु अथवा भवान् तदर्थं धनं ददातु इति वदति लघु लघु लघु लघु विषयः किन्तु भवान् चिन्तयतु भवतः कियत् एनर्जि भवान् तदर्थम् उपयोगं करोति अहमपि करोमि अहं बहुधा अहम् अनन्तरम् अहं चिन्तयामि एकं लघु कार्यम् एषा दूरवाणी भवान् तत्र भवती तत्र स्थापयतु इति अहम् उक्तवान् सा स्वीकृत्य न सापि चिन्तयति तत्र न स्थापनीय अन्यत्र स्थापयतु तस्मिन् विषये किं किं वयं वदामः सत्यं सामान्यविषयः एवमेव लोकां लोकं वयं पश्यामः इत्यर्थः अन्यत् किमपि न भवान् भवान् अथवा अहं वयं सर्वे किं कुर्मः सर्वे माम् इच्छन्तु इति अहम् इच्छामि सत्यं अद्यतन एजुकेशन् अपि अद्यतनपाठनमपि अद्यतनविद्याभ्यासः अपि तदर्थं तदेव अस्माकं विद्याभ्यासस्य प्राब्लम् अत्रत्य एजुकेशन् भवन्तः पश्यन्तु इदानीं भारते अपि एतस्य कापि एव किल तत्र करोति मेकाळे यदा आरम्भं कृतवान् तदा आरभ्य यद् तत्र तिष्ठति इदा इदानीन्तन एजुकेशन् मध्ये किमस्ति सर्वे मां पश्यन्तु अथवा सर्वे माम् इच्छन्तु सर्वे मयि स्नेहं कुर्वन्तु स्निह्यन्तु इति विचिन्त्य व्यवहारः वस्तुतया आध्यात्मिकविद्या इत्युक्ते सा नास्ति आध्यात्मिकविद्या का एकमेव किञ्चित् परिवर्तनं करोतु भवान् सर्वान् इच्छतु भवान् अद्य आरभ्य तदर्थं प्राक्टीस् करोतु कथं तदहं कर्तुं शक्नोमि किल तद् मम हस्ते अस्ति भवन्तः सर्वे माम् इच्छन्तु इति अहं किमर्थं प्रयत्नं करोमि भवन्तः सर्वे विश्वे लोके सर्वे माम् इच्छन्तु इति यदा अहं प्रयत्नं करोमि बहु कापट्यं करोमि अहं सत्यम् अहं न प्रकटयामि भवान् कथमिच्छति तदनुसृतं भवतः पुरतः व्यवहारं करोमि भवती कथमिच्छति तदनुसृतं भवत्या पुरतः व्यवहारं करोमि भवान् कथमिच्छति तदनुसृतं भवता सह व्यवहारं करोमि किन्तु भवान् किञ्चित् परिवर्तनं करोतु भवान् सर्वान् इच्छतु भवान् सुरेशमहोदयमपि इच्छतु रमेशमहोदयमपि इच्छतु सर्वान् भवान् इच्छु प्राक्टि एतदपि सरलं न एवं न चिन्तयतु एतस्य प्राक्टीस् करणीयम् आध्यात्मिकविद्या इत्युक्ते सा ಭಾನ್ ಕರ್ಮ ಕರೋದು ಕೀದೃಶ ಕರ್ಮ ಕಣೀಯ ವಿಶ್ವ ಸರ್ವ ಮಾಂ ಇಚ್ಛನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋದು ಭಾನ್ ವಿಶ್ವ ಇಚ್ಛದು ಭಾನ್ ವಿಶ್ವ ಇಚ್ಛದು ತಯಮಿ ಪೂರಕ ಅಸ್ತಿ ಭಿ ಕಾನ್ ಇಚ್ಛತಿ ಅಚ್ಚು ಕುತ್ರ ಅವಗತಮ್ಮ ಕೂತ್ರ ಅವಗತಲ್ ಸ್ವೀಕು ಅವಗಂತ ಶಕ್ಯತೆ ಮುಗುಂದಂಜಿ ಮಾಂ ಇಚ್ಛದು इति इति यदा अहं व्यवहारं करोमि मम व्यवहारे सत्यं बहु न्यूनं भवति किल तस्य आधारेण एव अहं प्रयत्नं करोमि एतत् कार्यालये सर्वं दृश्यते किल सर्वकार्यालयेषु अपि कार्यालये मेनेजर् इति पोस्ट् किं किमर्थं मेनेजर् इच्छतु इत्येव जनाः कार्यं कुर्वन्ति सत्यं मेनेजर् इच्छतु इति कार्यं करोति कारणेन कदापि कार्यं सम्यक् न भविष्यति तत् किञ्चित् कालानन्तरं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः मेनेजर् निमित्तं कार्यं न करणीयं कार्यनिमित्तं कार्यं करोतु तदा कार्यनिमित्तं कार्यं करणीयं चेत् अहं कथं करोमि इत्येव प्रश्नः तत्र किल तदेव उक्तवान् अहम् अहम् इदानीं तम् अहम् इच्छामि इति चिन्तयतु अहं प्रयत्नं करोमि तस्य एकैकस्वभावानुसृतं मम वाक्यानि भवेत् अहं तम् इच्छामि तावदेव भेदः अस्ति किल स सः माम् इच्छतु इति मम प्रतीक्षा भिन्ना अहं तं स्निह्यामि अहं तस्मिन् स्निह्यामि तद्भिन्नं किल द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति किल तादृशपरिवर्तनकर्म करणीयमेव कार्यं तु करणीयमेव नैष्कर्म्यं कदा आगच्छति नैष्कर्म्यं कुतः आगन्तव्यम् अन्तरङ्गात् आगन्तव्यं स्वस्य प्रयत्नतः आगच्छेत् स्वस्य प्रवृत्तितः आगच्छेत् तस्य अर्थः अहं सर्वं त्यक्त्वा एकत्र गत्वा उपविशामि इति न भवान् भवन्तं केन्द्रं कृत्वा अथवा भवन्तम् एक न्यूक्लियर् पायिण्ट् कृत्वा भवान् कार्यस्य आरम्भं करोतु अहमेवं करोमि एतत् तत् एवं करोमि इति स्वस्य एतत् कर्तेन किं भवति पश्यतु तर्हि सा माम् इच्छतु इति अहं कार्यं करोमि तद् एक एकविधकार्यम् एकम् अहं ताम् इच्छामि अहं ताम् इच्छामि तदापि कार्यं करोमि चेत् मम कार्येण किं भवति मम एकैककार्येण मम मनः शुद्धं शुद्धं भवति सत्यं अन्यत् किमपि न सम्भवति तत्र मम मनशुद्धिः भवति अन्यथा एषः माम् इच्छतु सः माम् इच्छतु सः भवान् माम् इच्छतु इति अहं प्रयत्नमेव कुर्वन् अस्मि चेत् मम कर्मणि मम इच्छा न भवति अहं किं कार्यं करोमि तस्मिन् विषये मम इच्छा न भवति अहं किन्तु अहं तम् इच्छामि भवतीम् इच्छामि एतम् इच्छामि इति मम चिन्तनं यदा अहं परिवर्तयामि तस्मिन् सन्दर्भे मम कर्म कथं भवति മമ കാര്യൈः അഥवा മമ കർമ്മണ മമ മനः ശുദ്ധം ശുദ്ധം ശുദ്ധം भवति यस्मिन् सन्दर्भे मम मनः शुद्धं भवति शाङ्करभाष्ये तस्य एकम् उदाहरणं दत्तवान् अस्मि एतस्य शाङ्करभाष्यं स्वीकृत्य पश्यतु एतस्य श्लोकस्य यदा दर्पणे दर्पणे मालिन्यं न भवति दर्पणं मलिनं नास्ति तस्मिन् सन्दर्भे भवान् भवतः प्रतिरूपं सम्यक् पश्यति तत् पूर्वमपि प्रतिरूपम् अस्ति पूर्वं प्रतिरूपं नास्ति इति कारणेन न भवता किं करणीयमासीत् दर्पणं स्वच्छं करणीयमासीत् भवान् एतावत् पर्यन्तं किं कुर्वन् आसीत् स्वस्य मुखं प्रक्षालयन् आसीत् अथवा अन्य शरीरं प्रक्षालयन् आसीत् अथवा अन्यत् किमपि किमपि शुद्धं कर्तुं भवान् गच्छन् आसीत् भिन्नभिन्न उदाहरणानि भवान् पीतवर्णस्य उपनेत्रं स्थापितवान् अस्ति चेत् सर्वमपि भवान् कथं पश्यति पीतवर्णेन लोकमनन्तरं भवान् परिवर्तयितुं भिन्नं भिन्नं प्रयत्नं न करोतु भवान् केवलं भवतः उपनेत्रं स्वीकृत्य त्यजतु भवान् तेन उपनेत्रेण जनान् न पश्यतु स्नेहस्य उपनेत्रेण पश्यतु प्रेम्णा पश्यतु इच्छया पश्यतु तदा तेन किं तेन अन्यस्य लोकमुत्तमं उत्तमं भवति इति न भवतः लोक उत्तमं भवति भवतः लोकः इत्युक्ते कः अर्थः भवतः जीवनं भवतः आनन्दः भवति भवन्तं परितः भवान् सर्वदा शान्तिम् अनुभवति भवतः मनः यदा स्वच्छं भवति भवतः मनः यदा निर्मलं भवति भवतः मनसि यदा शान्तिः भवति भवन्तः सर्ववेदमन्त्राणामपि शान्तिपाठः अस्ति दृष्टवन्तः भिन्नभिन्नमस्ति एकः शान्तिपाठः अस्ति ओं द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं पृथिवी शान्ति इति एकः शान्तिपाठः अस्ति अन्य ओं पूर्णमतः पूर्णमिदं शम्नो मित्रः एवम् एकैकमन्त्रस्य अथवा एकैक उपनिषदः एकैकशान्तिपाठमस्ति एकमेकं स्वीकृत्य पठन् कियत् अद्भुतमस्ति ओं शम्नो मित्रः कः अर्थः समयः समाप्तः इदानीं शम्नो मित्र शम् शम् इत्युक्ते मङ्गलम् उत्तमम् नः अस्माकं मित्रः इत्युक्ते मित्र इति एकदेव सूर्यः इति अपि वयं चिन्तयितुं शक्नुमः भिन्नभिन्न अर्थः अस्ति शं नो मित्रः शं वरुणः पञ्चदेवानां विषये वदति के अस्माकं पञ्च इन्द्रियाणि इन्द्रियाणि देवाः व्यष्टिमध्ये समष्टिमध्ये व्यष्टिमध्ये इत्युक्ते एकमेकम् इति यदा पश्यति समष्टि इत्युक्ते सम्पूर्णं यदा पश्यति वृक्षः इति पश्यति व्यष्टि वनम् इति पश्यति समष्टि समष्टिमध्ये पश्यति मित्रः वरुणः एवं भिन्नभिन्नपृथिवी भिन्नभिन्नं भवतः शरीरे भवान् पश्यति शरीरे एतत् सर्वमस्ति भवतः स्वभावे एतत् सर्वमस्ति तत्र यदा शान्तिः भवति अत्रापि शान्तिः कथं चिन्तनं कृ कृतवन्तः आसन् किल शान्तिपाठः इत्युक्ते तत्र यदा प्रपञ्चे शान्तिः भवति एतस्याः वेष्टेः एकस्वरूपमेव समष्टेः एकस्वरूपमेव भवान् अस्मिन् ब्रह्माण्डे यस्मिन् सन्दर्भे शान्तिः भवति भवतः अपि शान्तिः भवति किल कथं तदर्थं कः प्रयत्नं करोति एकैकेन प्रयत्नः करणीयः प्रयत्नः सर्वदा वेष्टिरूपेण अहमेकवनस्य निर्माणं कर्तुम् इच्छामि वनं किं करणीयं मया एकैकवृक्षस्य आरोपणं मया करणीयं किल समग्रं यदा पश्यति एकदर्शनम् एकैकरूपेण पश्यति तत्रापि एतत् सम्पूर्णमस्ति तदेव ये कथम् आध्यात्मिकशास्त्रं नयति इति चिन्तयतु अप अस्मिन् श्लोके कर्म इति अस्ति नैष्कर्म्यम् इति अस्ति अकर्मण्यता इति अस्ति अकर्मण्यतायां गत्वा कर्म न करोति इति स्थानं गत्वा अहं नैष्कर्म्यं स्थितिं प्राप्तवान् इति न चिन्तयतु सः भ्रमः तस्य एकं नामापि भगवान् अग्रिमश्लोके ददाति मिथ्याचारी इति अग्रिमः तदनन्तरश्लोके तद् मिथ्याचारः सत्यमेव नास्ति तत् सत्यं किं कर्म करोतु कर्म विना भवता उपवेष्टुमेव न शक्यते किन्तु यदा भवान् करोति कथं कर्म करणीयं स्वस्मिन् भवान् दर्शनं करोतु एक चेञ्ज् एव अहम् एक उदाहरणम् उक्तवान् यदा सर्वे माम् इच्छन्तु इति भवान् चिन्तयति किञ्चित् परिवर्तयतु भवान् सर्वान् इच्छतु एवमेव भिन्नभिन्नभिन्न भिन्न उदाहरणानि वदति सः एक किञ्चित् भवान् चेञ्ज् करोतु तत् दर्शनस्य किञ्चित् भेदः यदा भवति भवतः स्वयमेव मन्दं मन्दं मन्दं भवतः ज्ञानं भवति तद् कर्मणा एव भवति कर्मणा मनशुद्धिः भवति कीदृशकर्मणा इति वयम् अग्रे पश्यामः क तदा मनशुद्धिः यदा भवति तदा शान्तिः भवति समाधानं भवति इति अर्थं वयं श्लोकमेकवारं पश्यामः न कर्मणा कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः